خەلقئارا كەچۈرۈم تەشكىلاتى خىتاي دائىرىلىرى تەرىپىدىن ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلى ئونىنچى ئايدا قولغا ئېلىنىپ ئۈچ يىللىق قاماق جازاسىغا ھۆكۈم قىلىنغان خېنەن شاڭچيۇ تېخنولوگىيە ئىنستىتۇتىنىڭ ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىسى كامىلە ۋايىتنى دەرھال قويۇپ بېرىشكە چاقىرغان مەزكۇر تەشكىلاتنىڭ تەكىتلىشىچە رادىكاللىقنى تەرغىب قىلىش بىلەن ئەيىبلىنىپ قاماققا ھۆكۈم قىلىنغان ئون توققۇز ياشلىق كامىلە ۋايىت تۈرمىدە يېتىش ئەمەس مەكتەپتە ئوقۇشى كېرەك ئىكەن خەلقئارا كەچۈرۈم تەشكىلاتى بۇ ھەقتىكى چاقىرىقىدا ئۇنىڭغا قارىتىلغان ئەيىبلەشنىڭ شىنجاڭدىكى پىكىر ئەركىنلىكىنى قوللانغان ئۇيغۇر ۋە باشقا تۈركىي خەلقلەرگە قارىتا دائىم خالىغانچە ئىشلىتىلىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن رادىيومىز ئىلگىرى كامىلە ۋايىتنىڭ ئۆتكەن يىلى ئون ئىككىنچى ئايدا قىشلىق تەتىل ئۈچۈن يۇرتى ئاتۇشقا بارغاندا قولغا ئېلىنغانلىقىنى ئۇنىڭ قولغا ئېلىنىشتا شۇ يىلى يىگىرمە تۆتىنچى نويابىر ئۈرۈمچىدىكى ئۇيغۇرلار ئولتۇرۇشلۇق بىر ئاھالىلار بىناسىدا يۈز بەرگەن ئوت ئاپىتى كەلتۈرۈپ چىقارغان نارازىلىقلارغا دائىر ئۇچۇرلارنى ھەمبەھىرلەش بىلەن ئەيىبلەنگەنلىكىنى دەلىللىگەن چەت ئەل تاراتقۇلىرىدا ئون ئادەم ئۆلگەنلىكى ئىلگىرى سۈرۈلگەن ئوت ئاپىتى خىتاينىڭ دۆلەت ئىچى ۋە سىرتىدا شى جىنپىڭنىڭ نۆل كوۋىد ئون توققۇز سىياسىتىگە قارشى كەڭ كۆلەملىك نارازىلىق ھەرىكەتلىرىنىڭ پارتلىشىنى كەلتۈرۈپ چىقارغان خىتاي ھۆكۈمىتى نارازىلىق ھەرىكەتلىرىنىڭ بېسىمىدا نۆل كوۋىد ئون توققۇز سىياسىتىدىن ۋاز كېچىپ يۇقۇم قامالىنى بىكار قىلغان ئىدى خەلقئارا كەچۈرۈم تەشكىلاتى چاقىرىقىدا رادىيومىزنىڭ خەۋىرىنى نەقىل كەلتۈرۈپ نۆۋەتتە كامىلە ۋايىتنىڭ قەشقەردىكى مۇش تۈرمىسىدە تۇتۇپ تۇرۇلماقتا دەپ قارىلىۋاتقانلىقىنى ئېيتقان مەزكۇر تەشكىلاتنىڭ قەيت قىلىشىچە كامىلە ۋايىت ئۆزىنىڭ پىكىر ئەركىنلىكىنى قوللانغانلىقى ئۈچۈن نىشانغا ئېلىنىپلا قالماي ئۇ يەنە خىتايدىكى ئۇيغۇر قازاق ۋە باشقا مۇسۇلمان ئاز سانلىق مىللەتلەرگە ئوخشاش ئۆزىنىڭ ئېتنىك ۋە دىنىي كىملىكى سەۋەبلىكمۇ باراۋەرسىز ۋە قاتتىق مۇئامىلىگە ئۇچرىماقتا ئىكەن

تىپلىق ئەف ئون ئالتە كۈرەشچى ئايروپىلانىغا ئائىت ئۈسكۈنىلەر بىلەن ئىنفرا-قىزىل نۇرلۇق ئىز قوغلاش سىستېمىسىنى سېتىشقا ئىمزا قويغانلىقىنى، بۇنىڭ يەنە قوشۇمچە سىناق ئەسۋابلىرى، كومپيۇتېر يۇمشاق دېتاللىرى ۋە ياردەمچى زاپچاسلارنى ئۆز ئىچىگە ئالىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن. ئامېرىكىنىڭ بۇ قېتىمقى تەيۋەنگە قورال- ياراغ سېتىشى بۇرۇنقى قورال- ياراغ سېتىشلىرىغا سېلىشتۇرغاندا مىقدارى بەك چوڭ بولمىسىمۇ، لېكىن بۇنىڭ تەيۋەنگە قورال ئىشلەتمەسلىكنى رەت قىلىپ، بۇنىڭغا قارىتا ھەربىي بېسىمنى كۈچەيتىۋاتقان خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ قاتتىق نارازىلىقىنى قوزغايدىغانلىقى پەرەز قىلىنماقتا. ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقى بۇ ھەقتىكى يازما باياناتىدا، بۇ قورال- ياراغ سودىسى سېتىۋالغۇچىنىڭ قوراللىق قىسىملارنى زامانىۋىلاشتۇرۇشتىكى ئىزچىل تىرىشچانلىقىنى قوللاپ، ئۇنىڭ ئىشەنچلىك مۇداپىئە ئىقتىدارىنى ساقلىيالىشىغا ياردەم بېرىش ئارقىلىق ئامېرىكىنىڭ ئىقتىسادىي ۋە خەۋپسىزلىك مەنپەئەتى ئۈچۈن خىزمەت قىلىدۇ، دېيىلگەن. باياناتتا قەيت قىلىنىشىچە، بۇ سودا يەنە ئېف ئون ئالتە پىروگراممىسى ئارقىلىق سېتىۋالغۇچىنىڭ ھاۋا بوشلۇقىنى قوغداش، رايون بىخەتەرلىكىنى قوغداش ۋە ئامېرىكا بىلەن بولغان ئۆزئارا ماسلىشىشچانلىقنى ئاشۇرۇش ئارقىلىق تەيۋەننىڭ نۆۋەتتىكى ۋە كەلگۈسىدىكى تەھدىتكە تاقابىل تۇرۇش ئىقتىدارىنى ئۆستۈرىدىكەن. ئامېرىكىنىڭ تەيۋەنگە قورال- ياراغ سېتىشى ھەققىدىكى باياناتى تەيۋەن پىرېزىدېنتى سەي ئىڭۋېننىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى ئاۋغۇست كۈنى تەيۋەننىڭ خىتاي بىلەن بولغان ئالدىنقى سەپ چېگراسى جىنمىن ئارىلىنى كۆزدىن كەچۈرۈپ، بۇ ئارالدىكى بىر ئۇرۇش خاتىرە سارىيىنى زىيارەت قىلىشىدىن بىر قانچە سائەت كېيىن ئېلان قىلىنغان تەيۋەن بىلەن خىتاي ئاخىرقى قېتىم، يەنى بىر مىڭ توققۇز يۈز ئەللىك سەككىزىنچى يىلى بۇ ئارالدا قوراللىق توقۇنۇشقان ئىدى. ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقىنىڭ قارارى يەنە ئۆتكەن ھەپتە تايۋاننىڭ مۇئاۋىن پىرېزىدېنتى لەي چىڭدېنىڭ جەنۇبىي ئامېرىكىدىكى پاراگۋايغا قىلغان سەپىرىدە ئامېرىكىدا توختاپ ئۆتۈشى خىتاينىڭ غەزىپىنى قوزغىغان بىر ۋاقىتتا ئېلان قىلىنغان.
كانادانىڭ كارخانىلارنى نازارەت قىلىش ئورگىنى يىگىرمە تۆتىنچى ئاۋغۇست ۋولمارت، خيوگو بوس قاتارلىق شىركەتلەرنىڭ كانادا تارمىقىنىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى بىلەن بولغان ئالاقىسىنى تەكشۈرىدىغانلىقىنى ئېلان قىلغان. بۇ مەزكۇر ئورگاننىڭ بۇ يىل بەشىنچى ئايدىن بېرى نايكى كانادا خان جەمەتى ئالتۇنچىلىق شىركىتى رالف لورېن قاتارلىق شىركەتلەرنىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى بىلەن بولغان ئالاقىسىنى تەكشۈرىدىغانلىقىنى ئېلان قىلىشىدىن بۇيان يەنە ئىككى داڭلىق خەلقئارالىق شىركەت ئۈستىدىنمۇ تەكشۈرۈش ئېلىپ بارىدىغانلىقىنى جاكارلىشىدۇر

كانادا كارخانىلارنى نازارەت قىلىش ئىدارىسىنىڭ ئاشكارىلىشىچە مەزكۇر ئورگان يەنە ئىتالىيىنىڭ ئو تى بى شىركىتىگە قاراشلىق دىزېل شىركىتى ئۈستىدىنمۇ تەكشۈرۈش ئېلىپ بارىدىكەن كارخانىلارنى نازارەت قىلىش ئىدارىسىنىڭ باش نازارەتچىسى شېررى مېيېرخوفېر يىگىرمە تۆتىنچى ئاۋغۇست ئېلان قىلىنغان باياناتتا نۆۋەتتە تەرەپلەر ئارىسىدا مۇرەسسە قىلىش مۇمكىنچىلىكى بولمىغاچقا بۇ دوكلاتتا ئوتتۇرىغا قويۇلغان بايانلارغا قارىتا تەكشۈرۈشنى باشلايمىز دېگەن لېكىن رويتېرز ئاگېنتلىقىنىڭ بىلدۈرۈشىچە مەيلى ھيوگو بوس ياكى ۋولمارت بولسۇن ھەر ئىككى شىركەت ئۆزلىرىنىڭ مەجبۇرىي ئەمگەك بىلەن ئالاقىسى بارلىقىنى رەت قىلغان ھالبۇكى ھازىرغا قەدەر ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە چېتىشلىق دەپ ئەيىبلەنگەن ھېچ قانداق بىر خەلقئارالىق شىركەت بىۋاسىتە ياكى ۋاسىتىلىق بولسىمۇ ئۇنىڭغا چېتىشلىق ئىكەنلىكىنى ئېتىراپ قىلىپ باقمىغان رويتېرز ئاگېنتلىقىنىڭ ئېيتىشىچە ۋولمارت شىركىتى ئەرز شىكايەتتىكى ھېچ قانداق بىر ئورۇن ئۆزلىرىنىڭ ئاكتىپ تەمىنلەش زەنجىرى دائىرىسىدە ئەمەسلىكىنى بىلدۈرگەن ھيوگو بوس بولسا ئۇلارغا قارىتىلغان ئەيىبلەشنىڭ ھېچ قانداق ئاساسى يوقلۇقىنى ئىلگىرى سۈرگەن كانادا كارخانىلارنى نازارەت قىلىش ئىدارىسىنىڭ قەيت قىلىشىچە ۋولمارت ئۆزىگە قارىتىلغان ئەيىبلەشنى رەت قىلغان بولسىمۇ لېكىن ئۇنىڭغا قارىتا كونكرېت جاۋاب بەرمىگەن ئىككى مىڭ ئون ئالتىنچى يىلدىن بېرى خىتاي كارخانىلىرى كەڭ كۆلەملىك كۆچۈرۈپ كېلىنگەن ۋە كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتلىرى تەرىپىدىن ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ بازىسى دەپ قارىلىۋاتقان قەشقەر ۋىلايىتىنىڭ يىللىق ئومۇمىي ئىشلەپچىقىرىش قىممىتىنىڭ شىددەت بىلەن ئارتىۋاتقانلىقى ئىلگىرى سۈرۈلمەكتە. خىتاي دائىرىلىرىنىڭ سانلىق مەلۇماتلىرىدىن ئاشكارىلىنىشىچە، قەشقەر ۋىلايىتىنىڭ بۇ يىلنىڭ دەسلەپكى ئالتە ئېيىدىكى ئومۇمىي ئىشلەپچىقىرىش مىقدارى خىتاينىڭ ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى رايوندىكى چوڭ تۇتقۇنى باشلىنىشىدىن بۇرۇنقى ئىككى مىڭ ئون ئالتىنچى يىلنىڭ ئوخشاش مەزگىلدىكىدىن ئاساسەن بىر قاتلانغان. ئۇيغۇرلارنىڭ تارىخى ۋە مەدەنىيەت بۆشۈكى بولغان بۇ ۋىلايەتنىڭ ئومۇمىي ئىشلەپچىقىرىشتىكى بۇ خىل زور ئارتىشىنىڭ ئارقىسىدا خىتاي كومپارتىيەسىنىڭ ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىن بېرى ئىجرا قىلىپ كېلىۋاتقان يېڭى دەۋردىكى شىنجاڭنى باشقۇرۇش ئىستراتېگىيەسى كەلتۈرۈپ چىقارغان ئىشلەپچىقىرىش قۇرۇلمىسىدىكى ئۆزگىرىش ۋە كىشىلىك ھوقۇق تراگېدىيەلىرىنىڭ يوشۇرۇنۇپ ياتقانلىقى قەيت قىلىنماقتا. خىتاي خەۋەرلىرى تورىنىڭ يىگىرمە تۆتىنچى ئاۋغۇست بەرگەن خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە، قەشقەر ۋىلايەتلىك ئىستاتىستىكا ئىدارىسى بۇ ۋىلايەتنىڭ يېقىنقى ئالتە ئايلىق ئومۇمىي ئىشلەپچىقىرىشىنىڭ ئاتمىش تۆت مىليارد بىر يۈز ئوتتۇز مىليون يۈەنگە يېتىپ، ئۆتكەن يىلنىڭ ئوخشاش مەزگىلدىكىدىن تۆت پۈتۈن ئوندىن ئالتە پىرسەنت ئارتقانلىقىنى ئېلان قىلغان. خەۋەردە ئىشلەپچىقىرىشنىڭ ئارتىشىغا قەشقەر ۋىلايىتىنىڭ مۇقىملىقنى ساقلاش بىلەن بىر ۋاقىتتا مۇقىملىقنى قوغداش ۋەزىيىتى ئىچىدە ئىلگىرىلەش باش خىزمەت نىشانىدا چىڭ تۇرۇپ، قەشقەرچە ئالاھىدىلىككە ئىگە زامانىۋى ئىقتىسادىي سىستېما قۇرۇلۇشىنى تېزلىتىشى، تۈرلەرگە سودىگەر چاقىرىش ۋەزىيىتى ئىزچىل ياخشىلىنىپ، ئىمپورت ئېكسپورتنىڭ كۈچىيىشى، ئىقتىسادىي ھەرىكەتنىڭ سۈپەت ۋە ئۈنۈمدارلىقىدا ياخشى ۋەزىيەتنىڭ يارىتىلىشى تۈرتكە بولغانلىقى تەكىتلەنگەن. خىتاينىڭ ھۆكۈمەت سانلىق مەلۇماتلىرىدىن ئاشكارىلىنىشىچە، قەشقەر ۋىلايىتىنىڭ ئىككى مىڭ ئون ئالتىنچى يىلىنىڭ دەسلەپكى ئالتە ئېيىدىكى ئومۇمىي ئىشلەپچىقىرىشى ئوتتۇز ئالتە مىليارد تۆت يۈز يەتمىش ئىككى مىليون يۈەن بولۇپ، ئۇنىڭ ئالتە ئايلىق ئىشلەپچىقىرىشى يېقىنقى يەتتە يىلدا بىر قاتلانغان. ھالبۇكى، ئىشلەپچىقىرىشتىكى بۇ خىل ئارتىش خىتاينىڭ ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى باشلانغان چوڭ تۇتقۇنى بىلەن بىر ۋاقىتتا نۇرغۇنلىغان كارخانىلارنى قەشقەرگە يۆتكەپ كېلىشى،

خوڭكوڭ تاراتقۇلىرىنىڭ ئىلگىرى سۈرۈشىچە، ئامېرىكىنىڭ ئېمبارگوسى ۋە خىتاينىڭ نىشاننى ئاشلىق بىخەتەرلىكىگە يۆتكىشى قاتارلىق ئامىللار سەۋەبىدىن بۇ يىل ئۇيغۇر رايونىدا پاختا ئىشلەپچىقىرىشنىڭ جىددىي ئازايغانلىقى، پاختا مەھسۇلاتلىرىنىڭ ئۆتكەن يىلقىدىن ئون بىر پىرسەنت ئازىيىشى مۇمكىنلىكى پەرەز قىلىنماقتىكەن. خوڭكوڭدىكى جەنۇبىي خىتاي ئەتىگەنلىك پوچتىسى گېزىتىنىڭ يىگىرمە بەشىنچى ئاۋغۇست خىتاينىڭ بېيجىڭدىكى پاختا بازىرى مەسلىھەتچىلىك ئورگىنىنىڭ مەلۇماتىنى نەقىل كەلتۈرۈپ بەرگەن خەۋىرىدە بۇ يىل ئۇيغۇر رايونىدا ئىشلەپچىقىرىلغان پاختا مەھسۇلاتىنىڭ بەش مىليون بەش يۈز يەتمىش مىڭ توننىغا چۈشۈشى پەرەز قىلىنىۋاتقانلىقىنى بىلدۈرگەن ئەگەر بۇ يىل ئۇيغۇر رايونىدا پاختا ئىشلەپچىقىرىش ئون بىر پىرسەنت ئازىيىپ، بەش مىليون بەش يۈز يەتمىش مىڭ توننىغا چۈشسە، ئالتە يۈز مىڭ توننىدىن ئارتۇق پاختا ئاز ئىشلەپچىقىرىلىشى مۇمكىنلىكى پەرەز قىلىنماقتا. خىتاينىڭ ئۇيغۇر رايونىدىكى پاختا ئىشلەپچىقىرىشى ئامېرىكىنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىل ئالتىنچى ئايدا ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنىنى رەسمىي ئىجرا قىلىشقا باشلاپ بىر يىلدىن ئازراق ئاشقاندا ئازىيىشقا باشلىغان.

يىگىرمە بەشىنچى ئاۋغۇست جۈمە كۈنىدىكى ئۇيغۇرچە ئاڭلىتىشى داۋاملاشماقتا. مەن بۈگۈنكى پروگرامما رىياسەتچىسى مېھرىبان. يۇقىرىدا قىسقا خەۋەرلەرنى ئاڭلىدىڭلار. تۆۋەندە ۋەقە ۋە مۇلاھىزە سەھىپىسى بويىچە ئاڭلىتىشىمىزنى باشلايمىز. بۈگۈن بۇنىڭدا رادىيومىز مۇخبىرلىرى.

بۈگۈنكى مەخسۇس سەھىپىلەر بويىچە بېرىلىدىغان ئاڭلىتىشىمىزنىڭ تەپسىلاتىدا بولسۇن.
ئامېرىكا ھۆكۈمىتى باشلامچىلىق بىلەن ئىجرا قىلغان ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنى بۇ ساھەدە بىر قاتار نەتىجىلەرنى بارلىققا كەلتۈردى. شۇنىڭ بىلەن بىرگە، ئۇنىڭ نۆۋەتتىكى مۇساپىسىدە كۆپلىگەن مەسىلىلەرنىڭمۇ مەۋجۇتلۇقى ئاشكارا بولدى. بۇ خىزمەتلەرنىڭ بۈگۈنى ۋە كەلگۈسى تەرەققىياتىغا دائىر مەسىلىدە رادىيومىز زىيارىتىنى قوبۇل قىلغان مۇتەخەسسىسلەر بۇ ھەقتىكى قاراشلىرىنى بىز بىلەن ئورتاقلاشتى. تۆۋەندە مۇخبىرىمىز ئەزىزنىڭ بۇ ھەقتە ئىشلىگەن تەپسىلىي پروگراممىسىنىڭ بىرىنچى بۆلىكى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ.
ئۇيغۇر دىيارىدىكى قىرغىنچىلىقنىڭ ئەڭ مۇھىم مەزمۇنلىرىدىن بىرى بولغان مەجبۇرىي ئەمگەك ھادىسىسى يېقىنقى مەزگىللەردە بىر قىسىم مۇتەخەسسىسلەرنىڭ قەلىمىدە زامانىۋى قۇللۇق دەپ تەسۋىرلىنىۋاتقانلىقى مەلۇم ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلى ئىيۇندا رەسمىي ئىجرا قىلىنىشقا باشلىغان ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنى شۇندىن بۇيان خەلقئارا ئاخبارات ۋاسىتىلىرىدە كەڭ يەر ئېلىشقا باشلىدى شۇنداقلا بۇنىڭ ئۈنۈمى ۋە ئاقىۋىتى ھەققىدە ئوخشىمىغان پىكىرلەر ئوتتۇرىغا چىقىشقا باشلىدى. شۇنىڭ بىلەن بىرگە بۇ ساھەدە ساقلىنىۋاتقان يوچۇقلاردىن خىتاينىڭ قانداق پايدىلىنىۋاتقانلىقىمۇ ئاشكارا بولۇشقا باشلىدى. ئۇيغۇر دىيارىدىكى مەجبۇرىي ئەمگەك ھادىسىسىگە چېتىشلىق رېئاللىقنى كۆزدە تۇتۇپ، ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسىنىڭ ئەزالىرىدىن جېننىفېر ۋېكستون ۋە كارلوس گېمېنېز ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى ئاۋغۇستتا ئامېرىكا ئاۋام پالاتاسىدا ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنى ئاشكارىلاش قانۇن لايىھەسىنى تونۇشتۇردى. مۇشۇ قانۇن لايىھەسىگە ئوخشاپ كېتىدىغان بىر قانۇننى جېنىفېر خانىم بۇنىڭدىن ئىلگىرىمۇ بىر قېتىم، يەنى ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلى تونۇشتۇرغان ئىدى. مەزكۇر قانۇن لايىھەسى بويىچە بولغاندا ئامېرىكا تەۋەسىدە ئاشكارا ھالدا سودا بىلەن شۇغۇللانغۇچى ھەر قانداق شىركەت ئۆز مەھسۇلاتلىرىنىڭ ئۇيغۇر دىيارىدىكى مەجبۇرىي ئەمگەك بىلەن باغلىنىشلىق ئەمەسلىكىنى ئىسپاتلاپ كۆرسىتىشى لازىم. شۇنداق بولغاندا مەزكۇر قانۇن لايىھەسى ماھىيەتتە ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنىنى تېخىمۇ كۈچلۈك بولغان بىر ئاساس بىلەن تەمىن ئېتىدىغان بولۇپ، نۆۋەتتە ئىجرا قىلىنىۋاتقان قانۇننىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە باغلىنىشلىق مەھسۇلاتلارنى چەكلىشىدە ئاكتىپ رول ئوينايدۇ. چۈنكى ئامېرىكا ھۆكۈمىتى ئۇيغۇرلارنىڭ مەجبۇرىي ئەمگىكىنى مەنئى قىلىش، ئۈچۈن بۇنىڭغا ئالاھىتەن قانۇن چىقارغان ۋە ئىجراغا قويغان بولسىمۇ، ئۇيغۇرلارنىڭ مەجبۇرىي ئەمگىكى بەدىلىگە ئىشلەنگەنلىكى ئېنىق بولغان كۆپلىگەن مەھسۇلاتلارنىڭ ئاشكارا ھالدا ئامېرىكا بازىرىدا سېتىلىشى ئىزچىل كۆپلىگەن سوئاللارنى پەيدا قىلىۋاتقانلىقى مەلۇم. ئامېرىكا تاموژنا ۋە چېگرا مۇداپىئە ئىدارىسى سودا باشقارمىسىنىڭ ئىجرائىيە ئەمەلدارى ئېرىك چوي بۇ ھەقتىكى رادىيو زىيارىتىمىز جەريانىدا بۇ خىل ئەھۋالنىڭ قەستەنلىك ئەمەس، ئەكسىچە يېتىشىپ بولالماسلىقتىن كېلىپ چىقىۋاتقان رېئاللىق ئىكەنلىكىنى ئەسكەرتتى. ئەپسۇسلۇق ئىچىدە شۇنى ئېيتىمەنكى، شىنجاڭ بىلەن باغلىنىشلىق بولغان ھەممىلا مەھسۇلات بىزگە ئاشكارا ھالدا يېتىپ كەلمەيدۇ. شۇڭا بۇنىڭدا ناھايىتى كۆپ ئانالىز ۋە تەكشۈرۈشلەر زۆرۈر بولۇۋاتىدۇ ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى بىزگە بۇ ھەقتە مۆھلەت بېكىتىپ بەرگەن ئىكەن بىز جەزمەن مۇشۇ دائىرە ئىچىدە شىنجاڭدىن كېلىۋاتقان توۋارلارنىڭ مەنبەسىنى ھەمدە بۇنىڭغا چېتىشلىق بولغان تەمىنلەش زەنجىرىنىڭ خەتىرىنى كۆزدىن قاچۇرماسلىقىمىز لازىم ھازىرقى مەسىلە شۇ بولۇۋاتىدۇكى خىتاي بىزگە ئېكسپورت قىلغان توۋارلار ئەمەلىيەتتە شىنجاڭدا ئىشلەنگەندىن كېيىن نۇرغۇن تارماق يوللارغا تارقىتىلىدۇ بۇ يوللار بولسا نۇرغۇن مەملىكەتلەرگە تۇتىشىدۇ مانا بۇلار بىز دىققەت نەزىرىمىزنى ئاغدۇرىدىغان شۇنىڭدەك تەھلىل ۋە تەتقىق قىلىدىغان ئۇچۇرلاردۇر ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنى بويىچە كۈنتاختا پەمىدۇر قىيامى پاختا مەھسۇلاتلىرى دېگەنلەرنىڭ ھەممىسى مۇشۇ دائىرىگە مەنسۇپ بۇنىڭدىن باشقا سىز تىلغا ئالغاندەك كۆپلىگەن توۋارلار ھەر خىل يوللاردىن پايدىلىنىپ بىزنىڭ بازارلىرىمىزغا كىرگەندىن كېيىن ئاخبارات ۋاسىتىلىرى ياكى باشقىلار بۇنى پاش قىلىشى كېرەك بىز بۇنىڭغا ئاساسەن ئاشۇلارنى تەكشۈرىمىز ۋە تېگىشلىك چارىسىنى قىلىمىز ئەمما بىزنىڭ ئىدارە يالغۇز ھەممىنى بىلىپ بولالمايدۇ چۈنكى شىنجاڭدىن كېلىۋاتقان مەھسۇلاتلار ئەمەلىيەتتە بەك كۆپ
بۇ قېتىمقى يېڭى قانۇن لايىھەسى بويىچە بولغاندا، ئامېرىكا ئاكسىيە سودىسى كومىتېتى ھەر يىلى جەزمەن ئۆزى بىۋاسىتە ياكى ۋاسىتىلىك ھالدا مۇئامىلىدە بولغان باشقا شىركەتلەرنىڭ تەمىنلەش زەنجىرىدە ئۇيغۇر دىيارىدىن چىققان مەھسۇلاتلارنىڭ قانچىلىك سالماقنى ئىگىلەيدىغانلىقى، بۇ ئەھۋالنىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنىدىكى بەلگىلىمىلەر بىلەن قانچىلىك ماس كېلىدىغانلىقى ھەققىدە دوكلات تەييارلاپ چىقىرىشىنى تەلەپ قىلىشى لازىم. ئۇيغۇر دىيارى بىلەن چېتىشلىق بولغان سودا پائالىيەتلىرىدە مۇھىم سالماقنى ئىگىلەيدىغان توۋارلارنىڭ بىرى پاختا مەھسۇلاتلىرى بولۇپ، خىتاي دۇنياغا ئېكسپورت قىلىۋاتقان كىيىم كېچەكلەرگە ئىشلىتىلىدىغان پاختا ئاساسىي جەھەتتىن ئۇيغۇر دىيارىدىن چىقىدۇ. رويتېرس ئاگېنتلىقىنىڭ يىگىرمىنچى ئاۋغۇستتىكى خېۋىرىدە ئېيتىلىشىچە دۇنيا كىيىم كېچەك بازىرىدىكى مەھسۇلاتلاردىن ئاز دېگەندىمۇ تۆت يۈز ئاتمىش سەككىز مىليارد ئامېرىكا دوللىرى قىممىتىدىكى كىيىم كېچەكلەرنىڭ زامانىۋى قۇللار ئەمگىكى بەدىلىگە ئىشلىنىپ چىققانلىقى ئېنىق بۇ ھال دۇنيا كىيىم كېچەك بازىرىدىكى ئومۇمىي توۋار مىقدارىنىڭ ئۈچتىن بىرىنى تەشكىل قىلىدىغان بولسىمۇ ئەمما ھازىرغىچە ئامېرىكا بازىرىغا ئېقىپ كېلىۋاتقان پاختا مەھسۇلاتلىرىنىڭ مەنبەسى ھەققىدە ئورالما قاپتىكى چۈشەندۈرۈشتىن باشقا بىرەر ئىشەنچلىك تەكشۈرۈش ۋاسىتىسى مەۋجۇت ئەمەس ئامېرىكا تاموژنا ۋە چېگرا مۇداپىئە ئىدارىسى سودا بۆلۈمىنىڭ مۇئاۋىن ئىجرائىيە كومىسسارى ئانمارى خايسىمىس خانىم بۇ ھەقتە زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلغاندا ئۆزلىرىنىڭ تېخى ھازىرغىچىمۇ پاختا ماتېرىيالىنىڭ مەنبەسىنى پەرق ئېتەلەيدىغان بىرەر ئۈسكۈنىگە ئىگە ئەمەسلىكىنى ئەپسۇسلۇق ئىچىدە تىلغا ئالدى. ئەمما بۇنداق ئەھۋالدا بىز قىلالايدىغان ئىش، ئەنئەنىۋى ئۇسۇلدىكى ھەممىنى ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈش شەكلىدە داۋام قىلىۋاتىدۇ. بىزنىڭ بۇ ساھەدىكى چۈشەنچىمىز مۇشۇ ئەمەلىيەت جەريانىدا چوڭقۇرلاپ مېڭىۋاتىدۇ. بۇنى كۆزىتىۋاتقان تېگىشلىك كۆزلەر بار، بۇنى ئىز قوغلاۋاتقان تور گۇرۇپپىسى بار، شۇنداقلا بۇ ئەھۋاللارنى تەكشۈرۈپ خۇلاسە چىقىرىۋاتقان مەخسۇس گۇرۇپپىمۇ بار. ئۇنىڭدىن باشقا، بىز ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە دائىر مەھسۇلاتلارغا چېتىشلىق ئۇچۇرلارنى ئوچۇق مەنبەلەردىن، پۇقراۋى تەشكىلاتلاردىن، ئىلمىي خادىملاردىن ۋە مۇتەخەسسىسلەردىن توپلايمىز. شۇ ئاساستا بىز بۇلاردىن بىر خۇلاسە چىقىرىش شەكلىنى قوللىنىۋاتىمىز.
ئامېرىكا ھۆكۈمىتى ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلدىن باشلاپ ئىجرا قىلىشنى باشلىغان ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنىنى ماھىيەتتە بۇ جەھەتتىكى خىزمەتلەرگە يېشىل چىراغ يېقىپ، بەرگەن دېيىش مۇمكىن ئامېرىكا ھۆكۈمىتىدىن كېيىن ياۋروپا ئىتتىپاقى ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلى ئون تۆتىنچى سېنتەبىردە مۇشۇ خىلدىكى قانۇن ماددىلىرىنى رەسمىي مۇزاكىرىگە قويدى ئارقىدىنلا گېرمانىيە فرانسىيە ۋە نورۋېگىيە بۇ خىلدىكى مەجبۇرىي ئەمگەك مەھسۇلاتلىرىنى چەكلەشكە دائىر بەلگىلىمىلەرنى ئېلان قىلدى بۇنىڭ بىلەن كىيىم كېچەك ساھەسى بولسۇن ياكى يېمەكلىك ساھەسى بولسۇن ئۇيغۇر دىيارىنى ئاساسلىق تەمىنلەش زەنجىرى قىلغانلىكى شىركەتلەر ئوخشىمىغان دەرىجىدە مىخقا ئۈسۈشكە باشلىغان بولۇپمۇ ئاز دېگەندىمۇ ئۆتكەن ئوتتۇز نەچچە يىل مابەينىدە كىيىم كېچەك ساھەسىدىكى مەجبۇرىي ئەمگەك ھادىسىلىرىنى كۆرمەسكە سېلىۋالغان شىركەتلەر بۇ خىلدىكى قانۇن ماددىلىرىنىڭ ئوتتۇرىغا چىقىشى بىلەن ئىلگىرىكى تەمىنلەش زەنجىرلىرىنى قايتىباشتىن تەكشۈرۈشكە مەجبۇر بولغان دۇنيادىكى داڭلىق ماركىلارنىڭ بىردەك ئېتىراپ قىلىشىدىن ئۆتكەن ئىشەنچ ۋە ئىز شىركىتى ئاياغ ۋە توقۇمىچىلىق بۇيۇملىرىنىڭ تەمىنلەش يوللىرىنى تەكشۈرۈپ دەلىللەشتە بايراقدار شىركەتلەردىن ھېسابلىنىدۇ مەزكۇر شىركەتنىڭ باش ئىجرائىي ئەمەلدارى شامىك گوش بۇ ھەقتە رويتېرس ئاگېنتلىقىغا قىلغان سۆزىدە، ئىلگىرىكى ۋاقىتلاردا بارلىق داڭلىق ماركا ساھىبلىرىنىڭ بۇ جەھەتتىكى ھەممىلا مەسئۇلىيەتنى تەمىنلەش زەنجىرىگىلا ئارتىپ قويىدىغانلىقىنى، ھازىرقى يېڭى قانۇنلاردا بولسا مەسئۇلىيەتنىڭ ئىشلەپچىقارغۇچىلارغا بىۋاسىتە تاقىشىدىغانلىقىنى تىلغا ئالغان. ئۇنىڭ بايان قىلىشىچە، كىيىم كېچەك ساھەسىدىكى تەمىنلەش زەنجىرىگە قويۇلغان تەلەپنىڭ بۇ شەكىلدىكى ئۆزگىرىشى نۆۋەتتە بارلىق مەھسۇلات چىقارغۇچىلارنى ئوبدانلا سەگىتىپ قويغان. بۇنىڭ بىلەن ھەرقايسى داڭلىق ماركىلارمۇ ئۆز مەھسۇلاتلىرىنىڭ تاموژنىدا توسۇلۇپ قالماسلىقى ئۈچۈن بىرىنچى ھالقىدىكى مال تەمىنلىگۈچىلەردىن مەھسۇلاتنىڭ مەجبۇرىي ئەمگەكتىن خالىي ئىكەنلىكىنى ئىسپاتلاشنى تەلەپ قىلىشقا يۈزلەنگەن. دەرۋەقە ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنى ئىجرا قىلىنغىلى بىر يىلدىن ئاشقاندا بۇ جەھەتتە بەلگىلىك ئۇتۇقلارنىڭ قولغا كەلگەنلىكى تۈرلۈك ئۇچۇر يوللىرىدىن مەلۇم بولۇشقا باشلىدى بۇ جەھەتتىكى يېڭى قانۇن ۋە بەلگىلىمىلەرنىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنى چەكلەشتە قانچىلىك ئىجابىي ئۇتۇقلارغا ۋە يېتىشسىزلىكلەرگە دۇچ كېلىۋاتقانلىقى توغرىسىدا سۆز بولغاندا ئاننىمارىي خايسمىس خانىم مۇنداق دەيدۇ بىزنى بۇ قانۇننى قانداق ئىجرا قىلىۋاتىسىلەر دەپ سورىماقچى بولسىڭىز، مەن يەنىلا شۇ گەپنى تەكرارلايمەن، بىز تېخى مەيدىمىزنى كېرىپ ئوتتۇرىغا چىققۇدەك بىر ئىش قىلىپ بولالمىدۇق. بۇ ناھايىتى تېزلا ئۇتۇق قازىنىلىدىغان بىر پائالىيەت ئەمەس. ئەكسىچە، مەجبۇرىي ئەمگەككە خاتىمە بېرىش ھەمدە يىرگىنىشلىك كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكىنى تۈگىتىش ھەرىكىتىدۇر. بۇ ھەرىكەت ئۆز نۆۋىتىدە دۇنياۋى تەمىنلەش زەنجىرىنى پاكىزلاپ، ئۇنىڭ قانۇنلۇق ھالدا گۈللەپ ياشنىشىغا يول ئاچىدۇ. شەخسەن مەن ئامېرىكا تاموژنا ۋە چېگرا مۇداپىئە ئىدارىسىدىكى خادىملىرىمىزنىڭ تىرىشچانلىقىدىن بەكمۇ سۆيۈندۈم ھازىر ئامېرىكا ھۆكۈمىتىگە قاراشلىق كۆپلىگەن تارماقلار بۇ خىزمەتكە قولدىن كېلىشىچە ياردەم قىلىۋاتىدۇ مۇنداقچە ئېيتقاندا بۇ تاغنى تالقان قىلىدىغان بىر مۇشەققەتلىك بىر جەريان بولسىمۇ ئىشنىڭ بېشىدىن تارتىپ تولىمۇ ئېھتىيات قىلىشنى ۋە دانا بولۇشنى تەلەپ قىلىدۇ ئەمما بىز بۇ جەھەتتە دانالىق بىلەن ئىش كۆرۈۋاتىمىز بۇ مەسىلە ھەققىدە سۆز بولغاندا ئېرىك چويمۇ مۇشۇنىڭغا ئوخشاپ كېتىدىغان قاراشتا ئىكەنلىكىنى تەكىتلەيدۇ ئۇنىڭ قارىشىچە نۆۋەتتە ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنى چەكلەش يولىدىكى قانۇنلارنىڭ قانداق شەكىلدە ئىجرا قىلىنىشىدىن قەتئىينەزەر بۇنىڭدا ئەڭ سەل قارىلىۋاتقان بىر نۇقتا بۇ جەھەتتىكى زۆرۈر بولغان تەكشۈرۈش ۋە باھالاش ھالقىلىرىنىڭ نازارەتسىز قېلىشىدۇر.
ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنى ئەمەلىيەتتە ھەر قايسى ئىشلەپچىقارغۇچىلارغا ئۆز مەھسۇلاتلىرىنى ئەستايىدىللىق بىلەن تەكشۈرۈش ۋە بۇ ھەقتە زۆرۈر بولغان ھوشيارلىقنى يوقاتماسلىقتەك بىر مەجبۇرىيەتنى يۈكلەيدۇ بۇ ھال ئۆز نۆۋىتىدە يەنە تەمىنلەش زەنجىرىگىمۇ تەتبىقلىنىدۇ شۇنداق بولغاندا ئىش باشلىغان ھەر قانداق بىر شىركەت تۇنجى مەھسۇلاتنى ئىشلەپچىقىرىشقا باشلىغان ھەمدە بۇنى تەمىنلەش زەنجىرىگە يوللىغان ھامان بۇ خىل مەجبۇرىيەتلەر ئۇلارنىڭ زىممىسىدە بولىدۇ شۇنداق بولغاندا ئۇلار بۇ ھالقىلارنىڭ قايسىسىدا مەجبۇرىي ئەمگەكنىڭ بارلىقىنى بىلىدىغان بولىدۇ ئەنە شۇ يوسۇندا ئىشلەپچىقارغۇچىلار ئارقىلىق مەجبۇرىي ئەمگەكنى تۈگىتىش مۇمكىن بولىدۇ شۇنىڭ بىلەن بىرگە بۇ ھەقتىكى چۈشەنچىلەرنى ھەمدە ئۇنىڭ مۇھىملىقىنى ئومۇملاشتۇرۇش زۆرۈر ئىلگىرىكى يىللاردا مەجبۇرىي ئەمگەك تىلغا ئېلىنغان ھامان دۇنيانىڭ باشقا جايلىرىدىكى ھاكىممۇتلەق ھاكىمىيەتلەرنىڭ زوراۋانلىقى كىشىلەرنىڭ يادىغا كېلىشى ئادەتكە ئايلىنىپ قالغان. ئەمما نۆۋەتتە بۇ تېما ئوتتۇرىغا چىققان ھامان ئۇيغۇر دىيارىدىكى قىرغىنچىلىقنىڭ بىر مۇھىم مەزمۇنى بولغان زامانىۋى قۇللۇق ھەمدە ئۇنىڭ خىتاي ھاكىمىيىتىنىڭ ئىقتىسادىي مەنپەئەتى بىلەن بولغان باغلىنىشى بۇنىڭغا ئۇلىشىپلا ئورۇن ئېلىپ كەلمەكتە.

ياپونىيە بىلەن كورېيەگە ئوخشاش بىر بىرىگە قارىتا تارىخىي دۈشمەنلىكى بولغان ئىككى دۆلەتنى بىر ئارىغا جەم قىلغان مەسىلىنىڭ خىتاي تەھدىتى ئىكەنلىكى ۋە بايدېن ھۆكۈمىتىنىڭ بۇ خەۋپكە تاقابىل تۇرۇش ئۈچۈن ئىككى دۆلەتنى بىر يەرگە ئەكېلىشى ئامېرىكىنىڭ گېئو سىياسىي دىپلوماتىيەسىدىكى بىر مۇۋەپپەقىيەت دەپ قارالماقتا. تۆۋەندە مۇخبىرىمىز ئىرادەدىن بۇ ھەقتىكى مەلۇماتلارنى ئاڭلايسىزلەر. ئامېرىكا پىرېزىدېنتى جو بايدېن، ياپونىيە باش ۋەزىرى فومىيو كىشىدا ۋە جەنۇبىي كورېيە پىرېزىدېنتى يون سوك يېئۇل ئامېرىكا پايتەختى ۋاشىنگتونغا يېقىن جايدىكى دېيۋىد قورۇغىدا ئۇچرىشىپ، بىرلىك ۋە ھەمكارلىقتىن سىگنال بەرگەن ئىدى. ئون سەككىزىنچى ئاۋغۇست كۈنىدىكى ئۇچرىشىشتىن كېيىن، بۇ ئۈچ دۆلەت رەھبىرى يەنە دېيۋىد قورۇغى پىرىنسىپلىرى دەپ نام بېرىلگەن ئورتاق باياناتنى ئېلان قىلغان. If I seem like I'm happy it's because I am. This has been a great, great meeting. پىرېزىدېنت جو بايدېن ئاخبارات يىغىنىدىكى سۆزىدە ئۆزىنىڭ بۇ ئۇچرىشىشتىن ئىنتايىن مەمنۇن بولغانلىقىنى بىلدۈرۈپ، بۇ يەردە بىر تارىخ يېزىلدى، دېگەنىدى.

ۋە ھەر يىلى ئۈچ تەرەپ باشلىقلار يىغىنى ئۆتكۈزۈش قاتارلىق مۇھىم مەسىلىلەر ئۈستىدە كېلىشكەن ئۇلار بىرلەشمە باياناتىدا مۇنداق دەپ ئەسكەرتكەن ئۈچ تەرەپلىك بىخەتەرلىك ھەمكارلىقىمىزنىڭ مەقسىتى پۈتكۈل رايوننىڭ تىنچلىقى ۋە مۇقىملىقىنى ئىلگىرى سۈرۈش ۋە داۋاملاشتۇرۇشتىن ئىبارەت بۇ ئۇچرىشىش بىر مىڭ توققۇز يۈز ئونىنچى يىلدىن بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىق بەشىنچى يىلغىچە ياپونىيىنىڭ كورېيىگە قاراتقان قاتتىق قوللۇق ئىشغالىيەت تارىخى سەۋەبىدىن بىر بىرىگە دۈشمەن بولۇپ كەلگەن ياپونىيە ۋە كورېيە ئۈچۈن ناھايتى زور قەدەم بولۇپ ھېسابلىنىدىغان بولۇپ بۇ قېتىمقى ئۈچ تەرەپلىك ئۇچرىشىشنىڭ ئەڭ دىققەت قوزغىغان نۇقتىسى بولۇپ قالغان ئىدى ئامېرىكىدىكى نوپۇزلۇق تەتقىقات ئورۇنلىرىدىن گېرمان مارشال فوندىنىڭ تەتقىقاتچىسى، خىتاينىڭ غەرب بىلەن بولغان ئۇرۇشىنىڭ ئىچكى ھېكايىسى ناملىق كىتابنىڭ ئاپتورى ئاندرو سمولنىڭ رادىيومىزغا بىلدۈرۈشىچە، بۇ ئىككى دۆلەتنىڭ بىر ئارىغا جەم بولۇشىنى ھەم بۇ ئىككى دۆلەت رەھبىرىنىڭ تىرىشچانلىقى ھەم بايدېن ھۆكۈمىتىنىڭ بىر سىياسىي غەلىبىسى دەپ قاراشقا بولىدىكەن. ئۇ بىزگە ئېلخەت ئارقىلىق قايتۇرغان ئىنكاسىدا مۇنداق دېگەن.
كورېيە، ياپونىيە مۇناسىۋىتىنىڭ ئاجايىپ ئەگرى توقايلىققا تولغان سىياسەتلىرىنى كۆزدە تۇتقاندا، بۇنى بايدېن ھۆكۈمىتىنىڭ رايوندىكى كىچىك كۆلەملىك، يەنى ئۈچ تەرەپلىك تەشەببۇسىنىڭ ئەڭ مۇھىم ئامىلى دېيىشكە بولىدۇ. بىز يەنە كورېيە پىرېزىدېنتى بون سوك پيوئول ۋە ياپونىيە باش ۋەزىرى فومىيو كىشىدا ھەر ئىككىسىنىڭ ئۆز دۆلەتلىرىدە قوزغىغان جامائەت پىكرى ۋە بىر قىسىم خەتەرلەرگە تەۋەككۈل قىلىپ تۇرۇپ، سېئۇل بىلەن توكيو ئوتتۇرىسىدىكى تېخىمۇ قويۇق بىخەتەرلىك مۇناسىۋىتىنى شەكىللەندۈرۈشكە تىرىشقانلىقىنىمۇ ئۇنتۇپ قالماسلىقىمىز كېرەك. ئۇلار خىتاي ۋە شىمالىي كورېيە سەۋەبىدىن شەكىللىنىۋاتقان خەتەرلىك مۇھىت، ھەتتا روسىيەدىنمۇ كېلىدىغان مەلۇم دەرىجىدىكى تەھدىتكە قارشى بۇنداق بىر قەدەمنى تاشلىدى.
ئامېرىكا، ياپونىيە ۋە كورېيە رەھبەرلىرىنىڭ ئۇچرىشىشى خىتاينى قاتتىق بىئارام قىلغان بولۇپ، خىتاينىڭ ۋاشىنگتوندا تۇرۇشلۇق باش ئەلچىخانىسىنىڭ باياناتچىسى ليۇ پېڭيۈ بۇنىڭغا نارازىلىق ئىنكاسى قايتۇرغان. ئۇ سۆزىدە، ھەر خىل يەكلەش خاراكتېرلىك گۇرۇپپىلىشىشنى شەكىللەندۈرۈپ، ئاسىيا تىنچ ئوكيان رايونىغا توقۇنۇش ھالقىسى ۋە ھەربىي ھالقىلارنى ئېلىپ كىرىش ئۇرۇنۇشى قوللاشقا ئېرىشەلمەيدۇ، ئەكسىچە رايون دۆلەتلىرىنىڭ قارشىلىقىغا ئۇچرايدۇ، دېگەن. ھالبۇكى نۇرغۇن كۆزەتكۈچىلەر ھازىر رايون دۆلەتلىرىنىڭ خىتاينىڭ زورىيىۋاتقان ھەربىي كۈچى قوشنا دۆلەتلەرگە قارىتىۋاتقان زومىگەرلىكى ھەمدە تەيۋەننى ئىشغال قىلىش چاقىرىقلىرىدىن قاتتىق بىئارام بولۇۋاتقانلىقىنى شۇڭا ئۇلارنىڭ بۇنداق بىر ئىتتىپاقنى قوللايدىغانلىقىنى ھەمدە ئامېرىكا ئەتراپىغا توپلىنىشقا مايىل بولىدىغانلىقىنى دېيىشمەكتە ئەندرو سمول ئەپەندىنىڭ دېيىشىچە بۇ ئۈچ دۆلەت ھەمكارلىقى ھىندى تىنچئوكياندىكى مۇقىملىقنى قوغداشقا مۇناسىۋەتلىك تېخىمۇ كەڭ رامكىنىڭ بىر قىسمىنى تەشكىل قىلىدىغان بولۇپ ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلى ئامېرىكا ئەنگلىيە ۋە ئاۋسترالىيە ئارىسىدا قۇرۇلغان ئاۋكۇس بىخەتەرلىك ھەمكارلىقى فىلىپپىن ۋە ھىندىستان ئىككى تەرەپلىك مۇناسىۋەتنىڭ يېقىنقى تەرەققىياتى قاتارلىقلارنىڭ ھەممىسى ئامېرىكىنىڭ ھىندى تىنچ ئوكيان رايونىدا شۇنىڭدەك قوشنا رايونلار ئارا شېرىكلەر ۋە ئىتتىپاقداشلار ئوتتۇرىسىدىكى بىخەتەرلىك ئالاقىسىنى چوڭقۇرلاشتۇرۇۋاتقانلىقىنىڭ نەتىجىسى ئىكەن ئۇ مۇنداق دېگەن خىتاينىڭ بۇ رايوندىكى كۈچىيىۋاتقان ھەربىي ئىرادىسىنى كۆزدە تۇتقاندا، بۇ دۆلەتلەر ئارىسىدىكى ئۆزئارا تېخىمۇ يېقىن مۇناسىۋەت ئورنىتىپ تۇرۇپ، تەييارلىق كۆرۈش ۋە ماسلاشتۇرۇشنىڭ ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچى زور دەرىجىدە ئاشتى.
مەلۇم بولۇشىچە، ئامېرىكا، ياپونىيە ۋە كورېيە رەھبەرلىرىنىڭ كىچىك تىپتىكى بىۋاسىتە ئۇچرىشىشى ئامېرىكىنىڭ خىتاي بىلەن بولغان مۇناسىۋىتى قاتتىق چېكىنىۋاتقان ھەمدە خىتاينىڭ تەيۋەنگە ھۇجۇم قوزغاش ئېھتىماللىقى سەۋەبىدىن رايوندىكى جىددىيلىك ئارتقان مەزگىلگە توغرا كەلگەن شۇڭا كۆزەتكۈچىلەر بۇنى دۇنيانىڭ تېخىمۇ ئىلگىرلىگەن ھالدا ئىككى رايونغا ئايرىلىۋاتقانلىقىنىڭ ئىپادىسى دەپ مۇلاھىزە قىلدى ئامېرىكا پرېزىدېنتى جو بايدېنمۇ ئۇچرىشىشتىن كېيىن بەرگەن باياناتىدا بىز بىرلەشكەندىلا دۇنيا تېخىمۇ بىخەتەر ۋە دۆلەتلىرىمىز تېخىمۇ كۈچلۈك بولىدۇ دېگەن شۇنداقلا بىز ئاسىيادىلا ئەمەس، دۇنيانىڭ ھەر قايسى جايلىرىغا غايەت زور تەسىر كۆرسىتىدىغان مۇناسىۋەت ئۈچۈن ئۇزۇن مۇددەتلىك قۇرۇلما ئورناتتۇق، بۇ بىر چوڭ ئىش، دەپ تەكىتلىگەن. خىتاي ئىشلىرى مۇتەخەسسىسى، تۈركىيە ھاجەتتېپە ئۇنىۋېرسىتېتى ئوقۇتقۇچىسى دوكتور ئەركىن ئەكرەممۇ بۇ ئۈچ دۆلەت رەھبىرىنىڭ ئۇچرىشىشى گەرچە بىر رەسمىي تەشكىللىنىش ھېسابلانمىسىمۇ، بىراق ئۇنىڭ خىتاي، روسىيە، ۋە شىمالىي كورېيەگە بېرىلگەن ئېنىق سىگنال بولىدىغانلىقىنى ئېيتتى.
دېكلاراتسىيەگە قارايدىغان بولساق، ئاساسەن مۇشۇ خىتاي، روسىيە ۋە شىمالىي كورېيەگە بىر ئۇچۇر بەرگەن بىر ئەھۋال بار. بۇلار ئورتاق مەنپەئەت، ئورتاق قىممەت قاراشلىرىغا ساھىب بولغاچقا، مۇشۇ ھىندى پاسىفىك رايونىنىڭكى تىنچلىقىنى قانداق قوغداپ قېلىش جەھەتتە كۈچلۈك بىر ھەمكارلىق قىلىدىغانلىقىنى بۇ يەردە ئېلان قىلغان بولدى.
دەرۋەقە، نۇرغۇن نوپۇزلۇق مەتبۇئاتلار ئامېرىكا، ياپونىيە ۋە كورېيە ئارىسىدا ئۆتكۈزۈلگەن ۋە دەيۋىد قورۇقى پرىنسىپلىرى ناملىق كېلىشىم بىلەن ئاياغلاشقان بۇ يىغىننى يېقىنقى بىر ھەپتىدە يۈز بەرگەن ئەڭ زور ۋەقەلەرنىڭ بىرى دەپ باھالىغان. ھەمدە ئۇنى رايوننىڭ بىخەتەرلىكىگە مۇناسىۋەتلىك مۇھىم قەدەملەرنىڭ بىرى دەپ قارىغان ئەندريۇ سىمولمۇ بىزگە قىلغان سۆزىدە رايوندىكى رەھبەرلەرنىڭ ھازىر خىتاي بىلەن تەڭپۇڭلۇقنى ساقلاپ تۇرۇش ئۈچۈن ئۆزلىرى ئارىسىدىكى سىياسىي جىددىيلىكنى بىر چەتكە قايرىپ قويۇۋاتقانلىقىنى ئەسكەرتتى ۋە بۇ تەرەققىيات ئۇزۇندىن بۇيان كورېيەنىڭ ياپونىيە بىلەن بولغان زىددىيىتىدىن پايدىلىنىپ كەلگەن خىتاي ئۈچۈن ھەقىقىي زەربە بولىدۇ خىتاي بۇنىڭغا ئامېرىكا ئەنگلىيە ۋە ئاۋسترالىيە ئارىسىدىكى بىخەتەرلىك ھەمكارلىقىدىنمۇ بەك دىققەت قىلىدۇ دېدى. بۇ پروگراممىنى ئىرادە تەييارلىدى.
ئاڭلاۋاتقىنىڭلار ئۇيغۇر تىلىدىكى ئەركىن ئاخبارات مۇنبىرى، ئەركىن ئاسىيا رادىيوسى.
خىتاي ھۆكۈمىتى يىگىرمە بىرىنچى ئاۋغۇست كۈنى تۇرپان شەھىرىدە ئالتىنچى نۆۋەتلىك تۇرپانشۇناسلىق خەلقئارا ئىلمىي مۇھاكىمە يىغىنى ئۆتكۈزۈپ، تۇرپانشۇناسلىق ئىلمىنى خىتاينىڭ تۆھپىسى دەپ تەشۋىق قىلغان ھەمدە قىسمەن خىتايچە ۋەرىقىلەرنى كۆتۈرۈپ چىقىپ، شىنجاڭ ئەزەلدىن خىتاينىڭ بىر قىسمى دېگەن سەپسەتىسىنى يەنە بازارغا سالغان. بۇ ھەقتە مۇتەخەسسىسلەر نېمە دەيدۇ؟ تۆۋەندە مۇخبىرىمىز ئۇيغارنىڭ بۇ ھەقتە ئىشلىگەن تەپسىلىي خەۋىرى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ.
ئۇيغۇرلار نۆۋەتتە خىتاينىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىقىغا دۇچار بولۇۋاتقان تىل مەدەنىيەت ۋە كىملىك جەھەتتە مىسلىسىز دەرىجىدە يوقىتىشقا ئۇچراۋاتقان بۇ مەزگىلدە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ تۇرپاندا ئاتالمىش ئالتىنچى نۆۋەتلىك تۇرپانشۇناسلىق خەلقئارا ئىلمىي مۇھاكىمە يىغىنى ئۆتكۈزۈشى ئۇيغۇر ۋە چەت ئەللىك مۇتەخەسسىسلەرنىڭ قاتتىق تەنقىدىگە ئۇچرىدى خىتاي خەۋەرلىرى تورى چىقارغان خەۋەرگە قارىغاندا سەككىزىنچى ئاينىڭ يىگىرمىنچى كۈنى تۇرپان شەھىرىدە ئالتىنچى نۆۋەتلىك تۇرپانشۇناسلىق خەلقئارا ئىلمىي مۇھاكىمە يىغىنىنىڭ ئېچىلىش مۇراسىمى ئۆتكۈزۈلگەن يىغىنغا خىتايدىن ۋە چەت ئەلدىن كەلگەن يۈز قىرىق نەچچە مۇتەخەسسىس قاتناشقان يىغىننىڭ ئېچىلىش مۇراسىمىدا خىتاي ھۆكۈمىتى تەرىپىدىن خىتاي ئارخېئولوگىيە ساھەسىدىكى نامدار شەخس دەپ كۆرسىتىلگەن خۇاڭ ۋېنبىنىڭ ئاتالمىش تۇرپاندىن توپلىغان خىتايچە ۋەسىقىلىرى توپلىمى تارقىتىلغان مۇھاكىمە يىغىنى مەزگىلىدە يەنە تۇرپان ئارخېئولوگىيە ساھەسىدىكى پېشۋا خۇاڭ ۋېنبى تۇغۇلغانلىقىنىڭ يۈز ئوتتۇز يىللىقىنى خاتىرىلەش كۆرگەزمىسى ۋە تۇرپاندا يېڭى تېپىلغان يادىكارلىقلار ۋە ئارخېئولوگىيىلىك بايقاشلار كۆرگەزمىسى ئۆتكۈزۈلگەن ئۇيغۇرشۇناس دوكتور رۇنى ستېنبېرگ تۇرپانشۇناسلىق تەتقىقات ئىلمىنىڭ كېلىپ چىقىشى ئۆزىگە خاس ئالاھىدىلىكى يىغىندا تەشۋىق قىلىنغان ھۆججەتلەر تارىختىن بۈگۈنگىچە تۇرپانشۇناسلىق تەتقىقاتى ئۈچۈن زور تۆھپە قوشقان شەخسلەر ھەققىدە سۆز قىلىپ خىتاينىڭ بۇ مۇھاكىمە يىغىنىدا تەشۋىق قىلغانلىرىنىڭ ئەمەلىيەتكە ئۇيغۇن ئەمەسلىكىنى ئۇيغۇر ئېلى جۈملىدىن تۇرپاندىكى ئارخېئولوگىيىلىك بايقاش ۋە تەتقىقاتلارغا خىتاي ئارخېئولوگلىرىنىڭ ئەمەس گېرمانىيىلىك ئارخېئولوگلارنىڭ زور تۆھپە قوشقانلىقىنى ئىلگىرى سۈردى خۇاڭ ۋېنبىنىڭ ئۇ ۋاقىتتا پەقەت بىر ياردەمچى بولغانلىقىنى ھۆججەتلەرنى ئۇنىڭ تاپمىغانلىقىنى كۆرسەتتى تۇرپاندىكى ئارخېئولوگىيەلىك جايلاردىن چىققان ماتېرىيال كۆپ خىل تىلدا بولىدۇ ئون بەش يىگىرمە خىل تىلدا يېزىلغان بولىدۇ ئۇ ماتېرىيالنىڭكى بەزىلىرى فارسچىدا يېزىلغان، بەزىلىرى موڭغۇلچە، سوغدىيانچە، كونا تۈركچە، ئاندىن ھازىر يوق بولۇپ كەتكەن تىللاردا يېزىلغان بولىدۇ. خىتايچىمۇ بار، لېكىن كۆپىنچىسى باشقا خىل تىللاردا يېزىلغان بولىدۇ. ئۇ ماتېرىياللارنىڭ بەزىلىرى يىپەك يولىدا تۇرپانغا كەلگەن. تۇرپان بولسا يىپەك يولىدىكى ئەڭ چوڭ بوستانلىقتىن بىرى ئەڭ چوڭ شەھەردىن بىرى بولغان ئىدى. تۇرپانغا چىققان تەتقىقاتچىلارنىڭ ئىچىدە، بەزىلىرى، مەسىلەن، ياپونلۇقلار بولسا، سىۋېن ھېدىن بولسا، روسىيەلىكلەر بولسا، ئۇلارنى ئارخېئولوگىيە تەتقىقاتچىلار دېگىلى بولمايدۇ، چۈنكى ئۇلار ئارخېئولوگىيەلىك قىلمىغان، پەقەت بېرىپ كۆرۈپ، ئاشۇ يەردىكىلەردىن ماتېرىيال سېتىۋالغان ياكى ئۆزى تېپىۋالغان. لېكىن گېرمانىيەلىك تەتقىقاتچىلار بولسا، گرۈنۋېدېل، لېكوك قاتارلىق گېرمانىيەلىك تەتقىقاتچىلار چوقۇم ئارخېئولوگىيەلىك تەتقىقات قىلغان. ئۇلار شۇنى ئالدى بىلەن ھەم ئەڭ كۆپ، ئەڭ ياخشى قىلغان ئىدى. شۇنىڭ ئۈچۈن بىز خۇاڭ ۋېنبىنى ھەرگىز بىرىنچىسىنى دېيەلمەيمىز. ئۇنى بىرىنچىسى دېگىلى بولمايدۇ. ھەم ئەڭ چوڭ رول ئوينىغانمۇ ئەمەس، گېرمانىيەلىك ئارخېئولوگىيەشۇناسلارغا قارىغاندا.
ئارخېئولوگ ۋە قەدىمىي ئۇيغۇر تىلى تەتقىقاتچىسى قۇربان ۋەلى ئۆزىنىڭ تۇرپان ۋە ئۇيغۇر ئېلىنىڭ ھەر قايسى جايلىرىدا تەكشۈرۈش ۋە تەتقىقات ئېلىپ بارغانلىقىنى، خىتاينىڭ بۇ دېگەنلىرىنىڭ ئاساسەن سىياسىي تەشۋىقات ئىكەنلىكىنى كۆرسەتتى. ئۇنىڭ بىلدۈرۈشىچە، ئۆز ۋاقتىدا سىۋېن خەدىن ۋە ستېين قاتارلىق ئېكسپېدىتسىيەچىلەرنى كروران خارابىلىرىغا باشلاپ بارغانلار ئۇتۇق ۋە ئىسلامباي قاتارلىق يەرلىك ئۇيغۇرلار بولۇپ، ئۇلارنىڭ تۆھپىسى چوڭ ئىكەن تۇرپاندىكى بۇ يىغىندا بولسا خىتاي ھۆكۈمىتى خۇاڭ ۋېنبىنىڭ رولىنى ۋە تېپىلغان خىتايچە ھۆججەتلەرنى بەك مۇبالىغە قىلىۋەتكەن.
ئابدۇقېيۇم خوجا، سابىت ئەخمەت، تۇرسۇن، يەنە ئەخمەت دەيدىغان شۇنداق ئارخېئولوگلار بار. ئۇلار ھەممىسى تۇرپان ئارخېئولوگىيەسىگە ناھايىتى كۆپ قاتناشقان. مەن بارغاندىن كېيىن شۇلارنىڭ سېپىگە قاتناشتىم، بىز بىللە ئىشلىدۇق. مەن ئەمدى شۇ شۇ شۇ سەكسىنىنچى يىللاردا شىنجاڭ گېزىتىدە ھەر ھەپتىدە بىرەر پارچە ماقالە ئېلان قىلىپ تۇرغان. مەن ئەمدى شۇ ئارخېئولوگىيەنى ئالىي مەكتەپتە ئوقۇغان ھەم مۇشۇ جەھەتتە مېنىڭ بىلىم دائىرەم خېلى ياخشى بولغانلىقى ئۈچۈن مەن شىنجاڭ گېزىتىدە ھەپتىدە بىر ماقالە ئېلان قىلىپ تۇرغان شۇ سەكسىنىنچى يىللاردىكى شىنجاڭ گېزىتىنى ئاقتارسا مېنىڭ يازغان ماقالىلىرىم چىقىدۇ. شۇ مېنىڭ دەيدىغىنىم بۇ گېرمانىيەلىك سىۋېن خەدىن لېكوكلار تۇرپان ئارخېئولوگىيەسىنى يولغا قويۇپ، تۇرپاندا تەكشۈرۈپ تاپقان ئاسارە-ئەتىقىلەرنى ھازىر خىتاي ئۆزىنىڭ قىلىۋېلىش ئۈچۈن بۇ سىۋېن خەدىن گۇرۇپپىسى تاپقان ئاسارە-ئەتىقىلەرنى خۇاڭ ۋېنبى تاپتى دەپ چىقىۋاتىدۇ. بۇ خىتاينىڭ مىجەزى مۇشۇنداق يالغانچى خۇاڭ ۋېنبى دېگەن ھېچقاچان تۇرپان ئارخېئولوگىيەسىدىكى بىرىنچى ئادەم ئەمەس. ئاشۇنداق بىر گۇرۇپپىغا قاتنىشىپ، شۇلار تاپقان ئاسارە-ئەتىقىلەرنى ھازىر خىتاي خۇاڭ ۋېنبى تاپتى، بۇ بىرىنچى شەخس دەپ ئوتتۇرىغا قويۇۋاتىدۇ. خىتاي خەۋەرلىرى تورىنىڭ مەزكۇر خەۋىرىدە ئالتىنچى نۆۋەتلىك تۇرپانشۇناسلىق خەلقئارا ئىلمىي مۇھاكىمە يىغىنىدا يېڭى دەۋردىكى تۇرپان تەتقىقاتىغا ۋارىسلىق قىلىش ۋە تەرەققىي قىلدۇرۇشنىڭ تەتقىقات نۇقتىسىنى مۇلاھىزە قىلىش مۇھىم مەقسەت ۋە نىشان قىلىندى، دېيىلگەن. دوكتور رۇنې ستېنبېرگ ئەپەندىنىڭ قارىشىچە خىتاي ھۆكۈمىتى بۇنداق يىغىنلار ئارقىلىق شىنجاڭ ئەزەلدىن جۇڭگونىڭ بىر قىسمى دېگەن سەپسەتىنى ئىسپاتلاشقا ئۇرۇنىدىكەن شۇڭا بۇ يىغىن قانداقتۇر تۇرپانشۇناسلىق ئىلمىي مۇھاكىمە يىغىنى ئەمەس بەلكى ئىلمىيلىك نامىدا خىتاينىڭ تەشۋىقاتىغا خىزمەت قىلىدىغان يىغىن بولۇپ تۇرپانشۇناسلىق تەتقىقاتى ۋە بۇ ساھەدىكى يېڭى تەرەققىياتلار بىلەن قىلچە ئالاقىسى يوق ئىكەن. ئۇ يىغىندا خۇاڭ ۋېنبىنى بىرىنچى شەخس دېيىش ھەم خىتاي تىلى بولغان ماتېرىياللار توغرۇلۇق پاراڭلىشىش، ئۇلارنى كۆرسىتىش سەۋەبى رەسمىي ئىلمىي يىغىن ئېچىش ئەمەس. ئۇ يىغىننى ئىلمىي دېگىلى بولمايدۇ. ئىلمىي جەھەتلەر بولسىمۇ، ئۇ يىغىننىڭكى يادروسى سىياسىي بولىدۇ. چۈنكى ئۇلار شەرقىي تۈركىستان ئەزەلدىن خىتاينىڭكى بىر پارچىسى بولغان تەتقىقات ئىدىيەنى كۆرسەتمەكچى ھەم ئۇنىڭغا ئىلمىي ئاساسلىقنى بەرمەكچى بولغان. شۇنىڭ ئۈچۈن شۇ يىغىننى ئاچقان، شۇنىڭ ئۈچۈن شۇ يىغىننىڭكى مەزمۇنى چەكلەنگەن. خۇاڭ ۋېنبىنىڭكى ئۇنىڭدىن باشقا كۆپ ئادەملەر مۇھىم رول ئوينىغان. بەزى ئادەملەر ئۇنىڭدىن نەچچە ھەسسە مۇھىم رول ئوينىغان ئىدى. ئاندىن ئاشىيەدىكى خىتايچىلا بولغان ماتېرىيال دوكۇمېنتلار، قوليازمىلار، كىچىك بىر پارچە ئاشىيەدە چىققان دوكۇمېنتلارنىڭ ئىچىدە كىچىك بىر پارچە بولغان. شۇنىڭدىن باشقا نۇرغۇن باشقا تىللاردا يېزىلغان ماتېرىياللارمۇ چىققان. شۇنىڭ ئۈچۈن ئۇلارنىڭكى يىغىن ئېچىپ، يىغىننىڭكى تېمىسىنى بېجىرىپ، يىغىندا پاراڭلىشىدىغان تېمىلار ھەم ماتېرىياللارنى بېجىرىپ بولغان سەۋەبى بىر خىل سىياسىي ئىدىيە بىلەن باغلانلىق بولىدۇ. يەنى خىتاي ھۆكۈمىتى تەشۋىقات قىلماقچى بولغان ئىدىيەلەرنى تارقىتىدىغان سەۋەب بولىدۇ. پەقەت پارتىيەنىڭكى ھېكايىسى بىلەن ماس كېلىدىغان مەزمۇنلارنى سۆزلىگىلى بولىدۇ.
ئارخېئولوگ قۇربان ۋەلى ئەپەندى بۇ ئاتالمىش تۇرپانشۇناسلىق خەلقئارا ئىلمىي مۇھاكىمە يىغىنىنىڭ ھەرگىز تۇرپانشۇناسلىق تەتقىقاتىنى جانلاندۇرۇش ياكى يېڭى سەۋىيەگە كۆتۈرۈشنى مەقسەت قىلغان يىغىن ئەمەس بەلكى سىياسىي غەرەز يوشۇرۇنغان قىممىتى تۆۋەن بىر يىغىن ئىكەنلىكىنى بىلدۈردى شۇ ئۇتۇق دېگەن ئىسىمنى مەن تاپقان تەكشۈرۈپ تاپقان ئاشۇ لوپنۇر چاقىلىقنىڭ ھېلىقى مىرەن دېگەن يەرلىرىدە تەكشۈرۈش ئېپ بېرىپ شۇ ئىسىمنى مەن تاپقان ئەسلى ئۇلار ئودوكو دەپتىكەن ئودوكو دەپ ئۇيغۇر يوق ئۇلار شۇ ئاشۇنداق ئىسىمنى خاتا دېگەن. بۇ ئۇتۇق دېگەن ئادەم چاقىلىقنىڭ مىرەندىن، مىرەندە تۇرۇۋاتقان ئادەم. شۇ شۇ ۋاقىتتا شۇ چەت ئەللىك ئېكسپېدىتسىيەچىلەرگە يول باشلىغانمۇ دەپ مەن مىرەندە شۇ يەرلىك ئادەملەردىن يەتمىش سەكسەن ياش كىرگەن ئادەملەردىن سورىغان سورىسام ئۇتۇق بۇ مۇشۇ يەردە مۇشۇ يەردە بار ئادەمتى شۇ ئاشۇ قارا قوشۇن دېگەن ئاشۇ قەدىمكى شەھەرگە چەت ئەللىكلەرنى باشلاپ ئاپارغان دەپ دەپ بەرگەن شۇنىڭ ئىسمى ئۇتۇق يەنە ئىسلامباي دەپ بىرسى بار خوتەنلىك ئۇمۇ چەت ئەللىكلەرگە يولباشچى بولغان يول باشلاپ مېڭىپ نۇرغۇن نەرسىلەرنى كۆرسەتكەن بۇ ھازىر ئېچىۋاتقان يىغىن ھېچقاچان تۇرپان ئارخېئولوگىيەسىدىكى نەتىجىلەرگە ۋارىسلىق قىلىدىغان يىغىن ئەمەس شۇ تۇرپان ئارخېئولوگىيەسىدە قولغا كەلگەن نەتىجىلەرنى ئۆزىنىڭ قىلىۋېلىشنى ئويلىغان بىر خىل يىغىن. ئۇيغۇرلارنىڭ ئىچىدە مۇشۇ جەھەتتە سۆزلىيەلەيدىغان ئادەمنى، شۇنى بىلىدىغان ئادەمنى، غەيرەتجان ئوسمان، راھىلە داۋۇتتەك ئادەملەرنى تۈرمىگە سولاپ، ئۇلارنى سۆزلىيەلمەيدىغان، قىلىۋېتىپ، ئۇلارنىڭ سۆزلەش ھوقۇقىنى ئېلىپ تاشلاپ، ئاندىن كېيىن خىتايلار ئۆزلىرى ئىلمىي تەتقىقات يىغىن ئېچىپ، شۇنىڭغا ۋارىسلىق قىلىمىز، خىتاي ۋارىسلىق قىلماقچى شۇ.
قەدىرلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار، بۇ پروگراممىنى ۋاشىنگتوندىن ئۇيغار تەييارلىدى.
خەلقئارا كەچۈرۈم تەشكىلاتى يىگىرمە بەشىنچى ئاۋغۇست كۈنى مەخسۇس بايانات ئېلان قىلىپ، خىتاي دائىرىلىرىدىن ئون توققۇز ياشلىق ئۇيغۇر ئوقۇغۇچى كامىلە ۋاھىتنى قويۇپ بېرىشنى تەلەپ قىلدى. كامىلە ۋاھىتنىڭ ئۈچ يىللىق كېسىلگەنلىكى، ۋە قەشقەردىكى مۇش ئاياللار تۈرمىسىدە جازا مۇددىتىنى ئۆتەۋاتقانلىقى رادىيومىز تەرىپىدىن دەلىللەنگەن ئىدى. تۆۋەندە مۇخبىرىمىز نۇرىماننىڭ بۇ ھەقتە ئىشلىگەن تەپسىلىي خەۋىرى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ.
يىگىرمە بەشىنچى ئاۋغۇست كۈنى خەلقئارا كەچۈرۈم تەشكىلاتى ئۈچ يىللىق كېسىۋېتىلگەن ۋە نۆۋەتتە قەشقەردىكى مۇش ئاياللار تۈرمىسىدە جازا مۇددىتى ئۆتەۋاتقان ئون توققۇز ياشلىق ئوقۇغۇچى كامىلە ۋاھىت ھەققىدە مەخسۇس بايانات ئېلان قىلدى ئۇلار باياناتىدا خىتاي دائىرىلىرىدىن ئون توققۇز ياشلىق ئۇيغۇر ئوقۇغۇچى كامىلە ۋاھىتنى قويۇپ بېرىشنى تەلەپ قىلغان ئۇلار باياناتىدا مۇنداق دەپ يازغان خېنەندىكى شاڭچيۇ سانائەت ئىنستىتۇتىنىڭ ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىسى كامىلە ۋاھىت ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلى ئون ئىككىنچى دېكابىر قولغا ئېلىنغان ۋە ئاشقۇنلۇقنى تەرغىب قىلىش جىنايىتى بىلەن ئۈچ يىللىق قاماق جازاسىغا ھۆكۈم قىلىنغان شىنجاڭدىكى ئۇيغۇرلار ۋە باشقا تۈركىي خەلقلەر پەقەت ئۆزلىرىنىڭ پىكىر بايان قىلىش ھوقۇقىنى ئىشلەتكەنلىكى ئۈچۈنلا خىتاي ھۆكۈمىتى بۇ تۈردىكى ئەيىبلەشلەرنى ھەمىشە ئىشقا سالىدۇ ئىشەنچلىك مەنبەلەرگە قارىغاندا كامىلەنىڭ بۇ خىل جىنايەت بىلەن ئەيىبلىنىشىنىڭ سەۋەبى ئۇ خىتاينىڭ ئىجتىمائىي ئالاقە سۇپىسى بولغان ئۈندىداردا خىتاينىڭ مەملىكەت مىقياسىدا ئېلىپ بېرىلغان تىنچ نامايىش توغرىسىدىكى سىن كۆرۈنۈشنى ھەمبەھرلىگەنلىكى ئۈچۈن ئىكەن نامايىش ئۈرۈمچى ئوت ئاپىتىدە قازا قىلغانلارنى خاتىرىلەشنى مەقسەت قىلغان ئەركىن ئاسىيا رادىئوسى مۇخبىرىنىڭ شىنجاڭدىكى مۇناسىۋەتلىك قانۇن ئىجرا قىلىش ئورگانلىرىغا قارىتا ئېلىپ بارغان تېلېفون خاتىرىسىگە ئاساسلانغاندا كامىلە ھازىر قەشقەر مۇش ئاياللار تۈرمىسىدە قاماقتا تۇرماقتا ئۇلار باياناتىدا يەنە كامىلەنىڭ شەخسىي پىكىر بايان قىلىش ھوقۇقىنى ئىشلەتكەنلىكى ئۈچۈن ئەمەس بەلكى خىتاينىڭ ئۇيغۇر قازاق ۋە باشقا مۇسۇلمان مىللەتلەرنىڭ مىللىي ۋە دىنىي كىملىكىگە قارىتىلغان ئادالەتسىز سىياسىتىنىڭ قۇربانى بولغانلىقىنى تەكىتلىگەن بىز بۇ ھەقتە خەلقئارا كەچۈرۈم تەشكىلاتى بىلەن ئالاقىلاشقان بولساقمۇ ئەمما ئۇلاردىن ھازىرغىچە جاۋاب كەلمىدى كىشىلىك ھوقۇقنى كۆزىتىش تەشكىلاتى خىتاي ئىشلىرى بۆلۈمىنىڭ مەسئۇلى سوفىي رىچاردسون خانىم خەلقئارا كەچۈرۈم تەشكىلاتىنىڭ چاقىرىقىغا ئاۋاز قوشىدىغانلىقىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېدى خەلقئارا كەچۈرۈم تەشكىلاتىنىڭ كامىلە ۋاھىت ھەققىدە چىقارغان بۇ كۈچلۈك چاقىرىقىنى كۆرۈپ ناھايىتى خۇرسەن بولدۇم خىتاينىڭ ئۆزىنىڭ ئاساسىي قانۇنى ۋە خەلقئارالىق كىشىلىك ھوقۇق قانۇنلىرىغا ئاساسەن شەخسلەرنىڭ پىكىر بايان قىلىش ھوقۇقى قوغدىلىدۇ. كامىلەنىڭ پەقەت ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردا ئۇچۇر تارقاتقانلىقىنى باھانە قىلىپ، ئۇنى تۈرمىگە سولاش ۋە ئائىلىسى بىلەن ئالاقىسىنى ئۈزۈۋېتىش، شۇنداقلا ئۇنىڭ ئۇرۇق-تۇغقانلىرىنى ئۇنىڭ ھازىرقى ئەھۋالىدىن خەۋەرسىز قالدۇرۇش كىشىنى ئەندىشىگە سالىدۇ. كىشىلىك ھوقۇقنى كۆزىتىش تەشكىلاتى خەلقئارا كەچۈرۈم تەشكىلاتىنىڭ بۇ چاقىرىقىنى تامامەن قوللايدۇ. خىتاي دائىرىلىرى كامىلا ۋايىتقا كېسىلگەن جازانى دەرھال ئەمەلدىن قالدۇرۇپ، ئۇنى قويۇپ بېرىشى كېرەك. Human Rights Watch couldn't agree more with Amnesty that Chinese authorities should immediately drop the charges and let Kamile Wayit go. كىشىلىك ھوقۇقنى كۆزىتىش تەشكىلاتىنىڭ تەتقىقاتچىسى مايا ۋاڭ خانىممۇ بۇ ھەقتە ئۆز پىكرىنى رادىيومىزغا ئېلخەت ئارقىلىق يوللىغان بولۇپ، ئۇنىڭدا مۇنداق دېيىلگەن.
كامىلا ۋايىتنىڭ پەقەت ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردا بىر سىن كۆرۈنۈشىنى ھەمبەھىرلىگەنلىكى ئۈچۈنلا ئۈچ يىللىق قاماق جازاسىغا ھۆكۈم قىلىنىشى بېيجىڭنىڭ داۋاملىق ھالدا ئۇيغۇرلارغا قاتتىق مۇئامىلە قىلىشتا ۋاسىتە تاللىمىغانلىقىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ. كامىلا ۋايىت دەرھال قويۇپ بېرىلىشى كېرەك. نامايىشقا ئائىت بىر سىننى ھەمبەھىرلىگەنلىكى ئۈچۈن ھېچكىم تۈرمىگە تاشلانماسلىقى كېرەك.
خەلقئارا كەچۈرۈم تەشكىلاتى خىتاي دائىرىلىرىگە قىلغان چاقىرىقىغا كامىلە ۋاھىت ھەققىدە مەلۇماتلار بېرىلگەن قىسقا بىر ۋىديونىمۇ قوشۇپ ھەمبەھىرلىگەن ۋىديودا كامىلە ۋاھىتنىڭ ئامېرىكىدا تۇرۇشلۇق ئاكىسى كەۋسەر ۋاھىتنىڭ سىڭلىسى كامىلەنىڭ گۇناھسىز ئىكەنلىكى خىتاي دائىرىلىرىنىڭ ئۇنى دەرھال قويۇپ بېرىشىنى تەلەپ قىلغانلىقى كۆرسىتىلگەن
خەلقئارا كەچۈرۈم تەشكىلاتىمۇ ئون توققۇز ياشلىق ئوقۇغۇچى كامىلا ۋاھىتنىڭ تۈرمىگە ئەمەس بەلكى مەكتەپكە مەنسۇپ بىر ياش ئىكەنلىكىنى تەكىتلىگەن كامىلا ۋاھىتنىڭ دېلوسىغا ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقىمۇ يېقىندىن كۆڭۈل بۆلۈۋاتقان بولۇپ بۇ يىل تۆتىنچى ئاينىڭ يىگىرمىنچى كۈنى روزا ھېيت مۇناسىۋىتى بىلەن تىۋىتتېردا مەخسۇس يازما ئېلان قىلىپ خىتاي دائىرىلىرىدىن كامىلا ۋاھىتنىڭ شەرتسىز قويۇپ بېرىلىشىنى تەلەپ قىلغان

يېقىندا ئۈرۈمچىدە باشلانغان كېلەچەككە يۈزلەنگەن يىپەك يولى تېمىسىدىكى ياۋرو ئاسىيا مودا كىيىم كېچەك ھەپتىلىكىدە ئەنئەنىۋى خىتاي كىيىملىرىنىڭ ئۇيغۇر ئەتلەسچىلىك مەدەنىيىتىگىمۇ بۆسۈپ كىرگەنلىكى مەلۇم بولدى ئوبزورچىلارنىڭ قەيت قىلىشىچە ئۇيغۇر ئەتلەسلىرى ۋە ئۇيغۇر مەدەنىيىتىدىكى باشقا سىمۋوللۇق بەلگە نۇسخىلارنىڭ خىتاي كىيىم كېچەك بازىرى ئۈچۈن خىزمەت قىلدۇرۇلۇشى مەدەنىيەت سۇيىئىستېمالچىلىقىدىن باشقا نەرسە ئەمەس ئىكەن تۆۋەندە ئوبزورچىمىز نەۋباھارنىڭ بۇ ھەقتىكى ئوبزورى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ. ئوبزوردىكى كۆز قاراشلار پەقەت ئاپتورغىلا خاس بولۇپ، رادىيومىزغا ۋەكىللىك قىلمايدۇ.
ئەتلەس تىلغا ئېلىنغاندا كىشىلەر رەڭگارەڭ بىر دۇنيانى كۆز ئالدىغا كەلتۈرىدۇ. خەلق ئارىسىدا ئەتلەسنى ئۇنىڭ يوللىرى ۋە رەڭدارلىقىغا قاراپ ھۆپۈپ قانىتى گۈل دەپ ئاتايدۇ.

مەزكۇر كۆرگەزمىگە قاتناشتۇرۇلغان ئەسەرلەرنىڭ ئىلگىرىكىگە ئوخشىمايدىغان ئالاھىدىلىكى شۇكى، سۈنئىي ئەقىل تېخنىكىسىدىن پايدىلىنىپ، ئەتلەسكە ئوخشاش يەرلىك كىيىم كېچەك مەدەنىيىتىنىڭ ۋەكىللىك تۈرلىرى زامانىۋى مودا ئېقىمى بىلەن بىرلەشتۈرۈلۈپ لايىھەلەنگەن ئىكەن. تىللاردا داستان بولغان يېڭىلىق يارىتىشنىڭ ئەسلىدە ئەتلەس، قىزىل مىڭ ئۆي تام رەسىملىرى قاتارلىق ئۇيغۇر دىيارىدىكى ۋەكىل خاراكتېرلىك مەدەنىيەت ئېلېمېنتلىرىنى خىتايچە پاسوندىكى كىيىم كېچەكلەر بىلەن بىرلەشتۈرۈپ لايىھەلەش نەيرىڭى ئىكەنلىكى مەلۇم بولدى. خىتاي لايىھەلىگۈچىلەر ئەتلەس رەخت ياكى ئەتلەس نۇسخىلىرىدىن پۈتۈنلەي ياكى قىسمەن پايدىلىنىپ، خىتاينىڭ ئەنئەنىۋى كىيىم كېچەكلىرىدىن بولغان چىپاۋ، ۋە خەنفۇ قاتارلىق كىيىم-كېچەكلەرنى تىكىپ، كۆرگەزمە قىلغان. بۇ خىتاي ئۆلكىلىرىدىن كەلگەن كىيىم-كېچەك شىركەتلىرىنىڭ ئالاھىدە دىققىتىنى تارتقان ۋە نەق مەيداندىلا سودا كېلىشىملىرى ئىمزالانغان. خىتاي دائىرىلىرىنىڭ بىلدۈرۈشىچە، ئۇيغۇر ئەتلەس توقۇش تېخنىكىسى ئىككى مىڭ سەككىزىنچى يىلى خىتاي دۆلىتى بويىچە غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسى تىزىملىكىگە كىرگۈزۈلگەن ئىكەن. بىر بەلباغ، بىر يول ئىستراتېگىيەسى ئاستىدا ئىلگىرىمۇ خىتاينىڭ شاڭخەي، گۇاڭجۇ قاتارلىق شەھەرلىرىدە بىر قانچە قېتىم تەڭرىتېغىدىن ھالقىغان ئەتلەس ناملىق مودا كىيىم كۆرەكلىرى ئۆتكۈزۈلگەن. بۇ خىل كىيىم كېچەكلەر خىتاي بازارلىرىدا ئىستېمالچىلارنىڭ ياقتۇرۇشىغا ئېرىشىپ، زاۋۇتلاردا كۆپلەپ ئىشلەپ چىقىرىلىشقا باشلىغان. كىشىنى ئەپسۇسلاندۇرىدىغىنى ئەتلەسنىڭ ئۇيغۇر مەدەنىيىتىگە تەۋە بايلىق ئىكەنلىكى ياكى ئەتلەسنىڭ ئۇيغۇر مەدەنىيەت تارىخىدىكى ئورنى ھەققىدە ھېچ نەرسە دېيىلمىگەن. ئۇنداقتا ئۇيغۇر ئەتلەسلىرىنىڭ خىتاي بازىرىغا كىرىشى نېمىنى چۈشەندۈرىدۇ؟ بۇ پەقەتلا ئىقتىسادىي مەنپەئەت ئۈچۈنمۇ؟ ئۇيغۇر ئەتلەسلىرى خۇددى ئۇيغۇر دوپپىلىرىغا ئوخشاشلا ئۇيغۇر خەلقىنىڭ پەخىرلىك مەدەنىيەت مىراسلىرى بولۇش بىلەن بىرلىكتە ئۇيغۇر كىملىكىنىڭ سىمۋولى دەپ قارىلىپ كەلگەن. ئۇيغۇر ئەتلەسلىرى ياكى ئۇيغۇر مەدەنىيىتىدىكى باشقا سىمۋوللۇق بەلگە نۇسخىلارنىڭ خىتاي كىيىم كېچەك بازىرى ئۈچۈن خىزمەت قىلدۇرۇلۇشى روشەنكى مەدەنىيەت سۇيىئىستېمالچىلىقىدىن باشقا نەرسە ئەمەس. ئەتلەسكە دۆلەت بويىچە قوغدىلىدىغان غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسى دەپ نام بەرگەن ئىكەن، ئەتلەس چوقۇم ئۇيغۇر مەدەنىيىتى ياكى ئۇيغۇر خەلقى ئۈچۈن خىزمەت قىلىش ئالدىنقى شەرتى ئاستىدا قوغدىلىشى كېرەك ئەمەسمىدى؟ كىيىم كېچەك، سەنئەت، مۇزىكىغا ئوخشاش ياكى باشقا خىل مەدەنىيەت ئامىللىرى بولسۇن، ئۆزى چوڭقۇر يىلتىز تارتقان شۇ مۇھىت، شۇ جەمئىيەتنىڭ ھېكايىلىرىنى ئاڭلىتىدۇ. ئۇيغۇر ۋە خىتاي مەدەنىيىتى پۈتۈنلەي ئوخشىمايدىغان ئېكولوگىيەلىك مۇھىتتا يارىتىلغان مەدەنىيەت تىپلىرىغا تەۋە بولۇپ، بۇلارنى ئۆزئارا بىرلەشتۈرگەندە ئەبجەش بىر مەدەنىيەت ئىجادىيىتى ئوتتۇرىغا چىقىدۇ خالاس. ئەتلەس رەختلەردىكى گۈل نۇسخىلىرىنىڭ رەڭدار ۋە مول بولۇشى ئۇيغۇرلارنىڭ ياشاش مۇھىتى ۋە ئىجتىمائىي تۇرمۇشى بىلەن زىچ باغلانغان. ئەتلەس نۇسخىلىرىنىڭ تۈرى نەچچە يۈز خىلغا يېتىدىغان بولۇپ كۆپ ئۇچرايدىغان نۇسخىلاردىن خان تاجى نۇسخا راۋاب نۇسخا پاختاگۈل بادامگۈل قوچقىراق يەنى مۈڭگۈز نۇسخا تاغاق ۋە موكا نۇسخا قاتارلىقلار بار مانا بۇ خىل ئالاھىدىلىكلەر ئەتلەسنى مىللىي خاسلىققا ۋە جەلپكارلىققا ئىگە قىلغان ئەتلەس ئۇيغۇر مىللىتىنىڭ مەدەنىيەت ئىلغارلىقىنىڭ سىمۋولى. چۈنكى ئەتلەس گۈل نۇسخىلىرى ئۇيغۇرلارنىڭ تارىختىن بۇيان چارۋىچىلىق، تېرىمچىلىق، باغۋەنچىلىك، قول ھۈنەرۋەنچىلىك كەسىپلىرى بىلەن شۇغۇللىنىپ كەلگەنلىكىنىڭ ئىسپاتى بولالايدۇ. بىر جەھەتتىن ئالغاندا ئەتلەس نۇسخىلىرى ئۇيغۇرلارنىڭ تەبىئەت بىلەن بولغان ئىچكى باغلىنىشى ۋە ھاياتلىقنىڭ قانۇنىيىتىگە ئاساسەن شەكىللەنگەن. يەنە بىر جەھەتتىن ئالغاندا، ئەتلەس گۈل نۇسخىلىرى مەنىۋى قىممەتكە ئىگە مەدەنىيەت ئامىللىرى بولۇپ، بەلگىلىك دەرىجىدە ئۇيغۇرلارنىڭ ئۆرپ ئادەت، ئېتىقاد ئىشەنچ ۋە قىممەت قاراشلىرىنى ئەكس ئەتتۈرىدۇ. ئەتلەس نۇسخىلىرى خىتايچە پاسوندىكى كىيىم كېچەكلەرنىڭ زىننىتىگە ئايلاندۇرۇلغاندا، ئەتلەس نۇسخىلىرى ئۆز ئىچىگە ئالىدىغان چوڭقۇر مەدەنىيەت قاتلىمىنى ۋە مەنىۋى قىممىتىنى يوقىتىپ قويغان بولىدۇ. كۆزەتكۈچىلەر ئىلگىرى بۇ ھەقتە ئۇيغۇر ئەتلەسلىرىنىڭ خىتاي شىركەتلىرى تەرىپىدىن سۇيىئىستېمال قىلىنىشى داۋاملاشقاندا ئەتلەسچىلىك ساھەسىنىڭ خارابلىشىشقا قاراپ يۈزلىنىشىگە نىسبەتەن ئەندىشىلىرىنى ئىپادىلىگەن ئىدى تەتقىقاتچى جوئاننى سمىت فىنلى ئۇيغۇر كىملىكى ۋە ئۇيغۇرلار بىلەن خىتايلار ئوتتۇرىسىدىكى توقۇنۇشلارنىڭ ماھىيىتى ھەققىدە يازغان ئىلمىي ماقالىسىدە مۇنداق كۆرسىتىدۇ ئۇيغۇرلارغا نىسبەتەن ئېيتقاندا خىتايلار بىلەن ئۇيغۇرلار ئارىسىدا مەۋجۇت بولغان زور مەدەنىيەت پەرقى ئۇلارغا ئۆزلىرىنىڭ مىللىي كىملىكىنى تېخىمۇ روشەن تونۇتىدۇ ۋە مىللەت چېگراسىنى ئايدىڭلاشتۇرىدۇ. ئۇ ماقالىسىدە يەنە ئۇيغۇر مەدەنىيىتىدىكى مىللىي سىمۋوللارنىڭمۇ ئۇيغۇر كىملىكىنى ساقلاشتا مۇھىم رول ئوينايدىغانلىقىنى تەكىتلەيدۇ. ئەگەر ھاكىمىيەت كۈچىدىن پايدىلىنىپ، مەدەنىيەتلەر ئارىسىدىكى چېگرانى بۇزۇشقا ئۇرۇنغاندا سىياسىي توقۇنۇش قاتارلىق ئاقىۋەتلەر كېلىپ چىقىدىغانلىقىنىمۇ ئوتتۇرىغا قويغان ئىدى. جوئاننىنىڭ كۆز قارىشىنى ئۇيغۇر ئەتلەسلىرىنىڭ خىتايلار تەرىپىدىن سۇيىئىستېمال قىلىنىش ھادىسىسىگە تەتبىقلايدىغان بولساق، خىتايلارنىڭ ئۇيغۇرلارغا تەۋە سىمۋوللۇق بەلگىلىرىنى قوللىنىشى، ياكى ئۆز مەدەنىيىتىنىڭ تەركىبىي قىسمى قاتارىدا كۆرسىتىشى مەدەنىيەت سۇيىئىستېمالچىلىقى ھادىسىسىنىڭ تىپىك ئىپادىلىرىدىن بىرى بولۇپ ئاقىۋەتتە ئۇيغۇر مەدەنىيەت مىراسلىرىنىڭ تاۋارلىشىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ خىتاي مودا شىركەتلىرى ئارىدىن زور پايدىغا ئېرىشىدۇ ھالبۇكى ئۇيغۇر ئىشچىلىرى ئېكسپلۇئاتاتسىيە قىلىنىش باراۋەرسىزلىك ۋە كەمسىتىلىشكە ئوخشاش مۇئامىلە ۋە قىسمەتلەرگە دۇچار بولىدۇ خىتاي دائىرىلىرىنىڭ ئۇيغۇرلارنىڭ ئەتلەس قاتارلىق مىللىي سىمۋوللىرىنى سۇيىئىستېمال قىلىش ھادىسىسىنىڭ ماھىيىتى ئۇيغۇر ئەتلەسلىرىنى جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئۇيغۇر مەدەنىيىتى ئەزەلدىن خىتاي مەدەنىيىتىنىڭ بىر قىسمى ئىدى دېگەندەك سەپسەتە ۋە سىياسىي تەشۋىقاتلارغا تەتبىقلاشتىن ئىبارەت دېمەك خىتاي شىركەتلىرى ئىقتىسادىي جەھەتتىن پايدىغا ئېرىشىشتىن باشقا يەنە ئۇيغۇر كىملىكىنى سۇسلاشتۇرۇش نىيىتىنىمۇ يوشۇرۇپ قالالمىغان. مىللىي خاسلىق شۇ مىللەتنىڭ مۇستەقىل مەۋجۇت بولۇپ تۇرۇشىدىكى ئىچكى ئېنېرگىيەسى بولۇپ ھېسابلىنىدۇ. ئەگەر مىللىي مەدەنىيەت خاسلىقىنى يوقاتسا، ئۇ خىل مەدەنىيەتنىڭ مۇستەقىل مەۋجۇت بولۇپ تۇرۇشىمۇ خەۋپكە ئۇچرايدۇ. ئۇيغۇر ئەتلەسلىرىنىڭ خىتاي دائىرىلىرىنىڭ قولىغا ئۆتۈپ كېتىشى بىلەن ئۇيغۇر مەدەنىيىتى ئەسلىدىكى مەزمۇنىدىن يىراقلاشتۇرۇلۇش ياكى مەدەنىيەت مەنبەسىدىن ئۈزۈپ تاشلىنىش، ئاخىرقى ھېسابتا ئۇيغۇر كىملىكىنىڭ ۋەيران بولۇشى ۋە بىر پۈتۈن مىللەتنىڭ يوقىلىپ كېتىشى قاتارلىق ئاقىۋەتلەرنى كەلتۈرۈپ چىقىرىشى مۇمكىن ئۇيغۇرلار ئۈچۈن ئېيتقاندا بۇلارنى تەسەۋۋۇر قىلىشنىڭ ئۆزىمۇ قورقۇنچ پەيدا قىلىدۇ ئەتلەسنىڭ ئۇيغۇر مىللىي ۋە مەدەنىيەت تەۋەلىكى كۆرسىتىلمەستىن خىتاي بازارلىرىغا خىزمەت قىلدۇرۇلۇشى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارنى نىشان قىلغان ئىرقىي مەدەنىيەت قىرغىنچىلىقى ۋە مەجبۇرىي ئەمگەكنى ئىجرا قىلىش قاتارلىق پىلانلىرىنىڭ بىر قىسمى بولۇپ يىغىنچاقلىغاندا بۇ ئارقىلىق ئۇيغۇرلارنى خىتايلاشتۇرۇش ئۇيغۇر مەدەنىيىتىنى يوقىتىپ ئۇنى جۇڭخۇا مەدەنىيىتى نامى ئاستىدا خىتاي مەدەنىيىتى بىلەن يۇغۇرۇۋېتىش سىياسىتىنى ئىجرا قىلىش قەدىمىنى يەنىمۇ تېزلىتىش مەقسىتىگە يەتمەكچى بولغان

Xayr xo'sh.
This concludes our program from Washington DC. You've been listening to Radio Free Asia.